ڪيئي صفون ٻڌي بيهي رهندا لا يتڪلمون ڳالهائيندو ڪوئي به نه ڪلام جي قوت ڪنهن کي نه هوندي الله جو جڏهن حڪم ٿئي الا من اذن له الرحمان مگر جنهن کي اجازت ڏئي رحمان رب رحمان رحمت هن جي وسيع هوندي پر ايتري قدر عظمت ۽ جلال وري به جو ڳالهائڻ جي قوت ڪنهن کي ڪانه مگر جنهن کي الله حڪم ڪري تون ڳالهاء قال صوابا پوء سٺي ڳالهه ڪندو صواب معنيٰ جنهن تي رب راضي هجي اوستائين ڳالهائيندو، ان جي حڪم سان ڳالهائيندو، ڳالهه اوتري ڳالهائيندو جيڪا معقول ڳالهه هوندي، مطلب ته سفارش ٿيندي حقدار جي، جيڪو غير مستحق هوندو ان جي نه ٿيندي سفارش ۽ سفارش جي جنس هي آهي ته عمل ڏيکاريو ويندو ان جي قصور کي معاف ڪيو ويندو. ماڻهو هڪڙي نماز پڙهي آهي پر اها نماز کٽل آهي ڪنهن آداب جي ڪري اهڙيون نمازون الله تعاليٰ وٽ ڏيکاريندا پوء اتي الله جي درگاهه ۾ عرض ڪندا ته جنس عمل جي آهي آخر نماز هن کي به چئبو باقي هن ۾ معيار ڪونهي ته تون پنهنجي فضل سان هن کي معيار وجهه پوء هن جو معيار ڪنهن ٻي نيڪي سان ڳوليندا جيڪا نيڪي اهڙي نوافل جي هوندي، صدقات ۾، خيرات ۾، حتيٰ ڪه قول معروف خير من صدقة يتبعها اذيٰ، انهي کي به پوء هو ڀري ان جي خانه پوري ڪندا، پوء اها نماز هن جي چڱي ٿي پوندي، اها ان جو وجهه ٿي پوندي. جيئن اچي ٿو روايت ۾ فرمائن ٿا ته ڪنهن شخص کي سندس نماز آڏو اچي بيهندي، ڪنهن کي روزو آڏو اچي بيهندو، ڪنهن کي صدقو آڏو اچي بيهندو، چوندو ته مان تو سان رهبر ٿي هلان ٿو ڪري اها به آهي هڪڙي. قيامت جي جاء ۽ مقام. بهرحال اتي شفاعت ائين آ باقي ڪجهه به نه هجي نه ايمان هجي نه عمل هجي پوء ڪهڙي شفاعت آ ان جي ڪجهه ناهي ڪو قال صوابا جو مطلب آهي جائز ڳالهه ڪبي معنيٰ ان جي حقيقت کان پوء اضافي جو سوال آهي ذالڪ اليوم الحق اهو ڏينهن آهي برحق پڪو سچو ڏينهن آهي. فمن شاء اتخذ الي ربه مآبا جيڪو وٺي پنهنجي رب ڏي جاء ٽڪڻ جي اهو ڏينهن اچڻ وارو آهي ڪو بهتري ڄاڻي انهي جي لاء تياري ڪري. انا انذرناڪم عذابا قريبا اسان توهان کي خبر ٻڌائي آهي عذاب جي اجهو قريب اچڻ وارو عذاب آهي. هڪڙي عذاب تڪ ويجهي جي به توهان کي خبر ٻڌائي آهي. مڪي جي مشرڪن کي الله تعالي ٿو فرمائي ته هڪڙو ويجهو اچڻ وارو عذاب به اٿو. اهو بدر جي لڙائي ٿي، ان ۾ انهن جا جهنم رسيد ٿيا ڪافر يا موت ان وقت ۾ عذاب اچي ويو پنهنجي گهرن ۾ ئي ڀلي هجن پوء عذاب قريب ائين ٿيو يوم ينظر المرء جنهن ڏينهن انسان ڏسندو ما قدمت اها شيء جيڪا هن موڪلي هئي اڳي اها ساري ڏسندو جيڪا هٿن موڪلي هئي هن جي ڪئي چڱا ڪم هجن يا برا ڪم هجن، پوء سارا جا سارا ڏسندو. پوء اتي چوندو، يقول الڪافر، ڪافر هڪڙي حسرت ڪندو، يا ليتني ڪنت ترابا، ڪاش جي مان مٽي ٿي وڃان، معنيٰ مخلوق نه هجان ها، جيئن مٽي هئي ملڪ ۾، ان ڌوڙ منجهان هڪڙي ڌوڙ ٿيل هجان ها، ته جيڪر ههڙي وجود ۽ وري بدعمليء جو نتيجو نه ڏسڻ ۾ اچي ها. ڪافر پنهنجي انهيء حال تي پشيمان ۽ پريشان هوندو. جڏهن ساهه هن جو نڪرندو تنهن وقت به اها حالت هن جي هوندي يا جڏهن آخرت ٿيندي ان وقت ۾ اها پشيماني پريشاني جي دانهن ڪندو. بهرحال اهي ٻئي معنائون هتي رکيل آهن. اتي پوء جيڪو ساهه جڏهن نڪرندو ۽ ڪافر رڙيون ڪندو الله تعالي فرمائي ٿو ته نازعات غرقا ڪڍڻ وارا اچي ڪڍندا ٽٻي هڻي اچي هن جي جسم کانئون ساهه کي ڪڍندا. اها سورت پويان ٿي اچي، اها به سورت مڪي آهي. معنيٰ جيڪي ملائڪ ساهه ڪڍڻ ايندا آهن، سي ائين ٽٻي هڻي هن جي جسم منجهان جيئن ڪو ساهه ڪڍجي ائين ڪڍي وٺندا آهن. انسان جي بدن ۾ جي گهراين ۾ ساهه پيوست ٿيل آهي، پوء جڏهن ملائڪ اچن ٿا ته هڪڙا ريشمي رومال کڻي ٿا اچن، ٻيا بدبودار کٿا. عزرائيل عليه السلام اچي ٿو ويهي.

هن کي چيائون ته توهان جو ان جيڪو ڇوڪرو هو جوان، ان تي هاڻي سڪرات اچي وئي آهي، هاڻي موهن سان ڪهڙا توهان جا معاملا، هلوس هلي مٿو ڪا دعا وعا ڪجوس، آخر الله جو ٻانهو. پوء هن کي وٺي ويا. پوء وڃي اتي سيراندڙي کان ويٺو، الله تعاليٰ هن جي مٿان حالت کولي. ڏسي ته سيراندڙي کان هڪڙو ويٺو آهي، پيرن واري کي ٿو چوي ته ڀلا وقت آيو آهي ته ڪڍوس هاڻي ساهه. ريشمي رومالن وارا به ويٺا آهن، جهنم جا بدبودار کٿا کڻي به ويٺا آهن. اهي چون ته اسان کي ڏيو هن جو ساهه ڪڍي، ڇو ته اسان کڻي وينداسين، هن ڪا به نيڪي ڪانه ڪئي آهي. پوء سيراندي وارو چئي ٿو ته هن کي توهان ڏسوس. پوء هن جي جسم کي هو سنگهن ٿا. پيرن کان وٺي مٿي تائين سنگهي چيونس هن ۾ ڪا به نيڪي ڪانه، تنهنڪري ساهه نڪري.

زبان کي سنگهي چئي ٿي، توهان ڏسو نه ٿا هتي الله اڪبر جي نعري جو هي خوشبو بيٺي آهي زبان تي انطاڪيه شهر ۾ هڪڙو بلوو ٿيو هو، ان بلوي ۾ هن غيرت ايمانيت سان ضرب هڻي ۽ ڪافرن تي حملو ڪيو هو، اها ضرب هن جي زبان تي لڳل آهي بابا ان جو ڪڍي اهي خوشبودار وارن کي ڏنو روايت ٿئي ٿي والناشطات والنازعات غرقا ڪڍن ٿا پيا ساهه کي

جيڪي فرشتا روحن کي کڻي زمين کان آسمان جي طرف سرعت ۽ سهولت سان هلن ٿا، ڄڻ ڪنهن کي ڪا روڪ ئي ڪانهي، جيئن پاڻي ۾ ڪو ترندو وڃي، اهڙي طرح ارواح کي کڻي وڃي الله جي درگاهه ۾ پهچائين ٿا. اها معنيٰ ڪئي اٿن. فالمدبرات امرا، پوء تدبير ڪندڙ الله جي حڪم جي، رب تعاليٰ جو جيڪو حڪم هجي، ان ارواح جي متعلق ثواب جو حڪم هجي ته ثواب، عقاب جو حڪم هجي ته عقاب، اهو انهن کي اوترو پهچايو ويندو. مطل مطلب ته اهي فرشتا مراد آهن، جيڪي عالم تڪوين ۾ الله جي انتظام ۽ تدبير سان تي مسلط آهن. اهڙيء طرح سان اها معنيٰ ٿئي. هڪڙي معنيٰ اها ڪئي اٿن. ٻي وري هيء معنيٰ آهي ته ساهه کڻي وڃي رب تبارڪ و تعاليٰ جي درگاهه ۾ پهچائين ٿا، پوء جنهن کي اجر جهڙو ملڻو آهي، اهو مدبرات امرا اها معنيٰ ٿئي. بهرحال انهيء ۾ جيڪي جو مسئلو آيو، ايترو. ٻي معنيٰ هيء به ڪئي اٿن، نازعات جي معنيٰ ستارا جيڪي وهندڙ آهن، پنهنجي پنهنجي سير جي آهر ۽ پنهنجي ان معاملي ۾ هلن ٿا. پوء ڪي ستارا پنهنجي دوائر کان نڪري، جيڪو دؤر هنن جي گردش جو آهي، ان کان نڪري پوء شهاب ثاقب بڻجي ۽ انهن شيطانن کي لڳن ٿا. اها معنيٰ به ڪئي اٿن. غرقا بمعنيٰ غائب ٿيندڙ افق ۾، هلندي هلندي افق ۾ لهي ٿا وڃن پيا يا پنهنجي سير ۾ ٻڏي ٿا وڃن ڄڻ ڏسڻ ۾ ئي ڪونه اچن. فالمدبرات امرا، سابحات ناشطات نشطا. اهي ستارا جيڪي هڪڙي برج کان ٻئي برج برج ڏي چستيء سان هليا ٿا وڃن، سابحات سبحا اهي ستارا جيڪي فضا کي ۾ تري ۽ وڃي پنهنجي منزل تي ٿا پهچن، سابقات سبقا اهي ستارا جيڪي پنهنجي دوري ۾ هڪڙا تڪڙا آهن ٻيا ڍرا آهن، تڪڙا انهن کان اڳي نڪري ٿا وڃن، فالمدبرات امرا اهي ستارا جيڪي رات ۽ ڏينهن جي اختلاف سان واسطو ٿا رکن، فصل ۽ موسم ۽ مد سان واسطو ٿا رکن. تڪوين جي اندر انهن تي رب تبارڪ وتعاليٰ تاثير رکيا آهن، سج جيئن طباخ آ فلڪ جو ۽ قمر کي وري چئبو آهي رنگريز فلڪ جو، جڙين ٻوٽين تي ميون تي ان سڀ شين تي رنگ ٿو هاري، چنڊ جو ڪم اهو آهي، سج جو ڪم آهي ان کي پچائڻ، اهي سڀ مدبرات امرا ۾ اهي به ٿي ويا، ستارن تي آڻيو توهان جي مرضي آ، ساهه ڪڍندڙ ملڪن تي آڻيو توهان جي مرضي آ، اهڙيء طرح سان جيڪڏهن توهان. اهي ملائڪ جيڪي الله تعاليٰ جي تدبير وارا آهن انهن تي رکو ته توهان جي مرضي آ. ستارا، ملڪوت، اهي تدبير ۾ ۽ ملائڪ ساهه ڪڍڻ ۾. مدبرات امرا جي معنيٰ پوء عملن جو نتيجو ڏيندڙ. اهي ٽي توجيهون هن جون ٿين. يوم ترجف الراجفه، جنهن ڏينهن ڏڪندو ڏڪڻ وارو. معنيٰ هڪڙو اهڙو ڏينهن ٿيندو جو وڏو لوڏو اچي ويندو ساري هن زمين کي. تتبعها الرادفة، ڪڍ لڳندو ان کي رادفو. رادفي جي معنيٰ ڪئي اٿن ته آسمان به ان سان گڏ ڏڪندو. هڪڙي معنيٰ، ٻي معنيٰ رادفي جي اها ڪئي اٿن ته هڪڙو لوڏو پورو ٿيندو تنهن جي پٺيان ٻيو لوڏو ايندو. يا رادفة جي ٽين معنيٰ هيء ڪئي اٿن ته ستارا سڀ ڪري پوندا پوء آسمان ۽ آسمان کي به لوڏو اچي ويندو، ستارا سڀ ان منجهان ڇڻي ۽ پنهنجي مراڪز کان هليا ويندا نڪري.

جو چوندا ته من بعثنا من مرقدنا ڪنهن اسان کي قبرن منجهان اٿاريو قيامت جي ڀوچال ۽ ايڏي سختي هوندي جو جيڪي عذاب قبر وارا هوندا اهي به پسند پيا ڪندا تنهنجي ڪري اهو عذاب قبر جو چڱو هو باقي نيڪ ۽ آرام وارا اهو ته جدا حافره جون معنيٰ اهي ٻه ٽي ٿي پيون حافره معنيٰ حياتي حافره معنيٰ قبر حافره معنيٰ ابتي پيري حافره معنيٰ حياتي دنيا دنيا جي زندگي ااذا ڪنا عظاما نخرة ڇا پوء ٿي پونداسين اسان هڏا پراڻا پورا انهن پورن هڏن کي وري ساهه ملندو قالوا تلک اذا ڪرة خاسرة چيائون ته پوء اهو موٽي اچڻ ته ڏاڍو نقصان وارو آهي واقعي جيڪڏهن ائين ٿي پيو ته پوء ته ڏاڍو خاسرو آهي موٽڻ اسان جو ذات خسران ته هتي اسان ڪيو به ڪجهه ڪونهي ڪو هاڻي جو موٽبو ته ڪهڙي ٿيندو اهو ٻيهر اٿڻ معنيٰ جيئرو ٿي وري حياتي ۾ اچڻ ڪيتري قدر ان کان خطرناڪ هوندو فانما هي زجرة واحدة الله فرمائي ٿو ته ڪا ڳالهه ڪانهي اٿارڻ ته تمام سولو آهي هڪڙي هڪل سان سڀ اٿي بيهي رهندا ان کي الله تعالي فرمائي ٿو قوموا باذني بس هڪڙي حڪم سان سڀ اٿي بيهي رهندا ينبتون من الارض ائين ڦٽي نڪري پوندا زمين کان جيئن سلا نڪري پوندا آهن فاذا هم بالساهره اوچتو هوندا ميدان تي ساهره چئبو آهي وجه الارض يسهرون عليه جنهن جي مٿان گهمندا ڦرندا هئا اڳي هيا پيٽ ۾ هاڻي ٻاهر نڪري پيا اها آهي ساهره جي معنيٰ پڌر ميدان الله تعا الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته هي ته آهي آخرت جو معاملو ۽ اهو ضرور ٿيندو دنيا جو انقلاب ڏسو ڪيڏو آيو هي ته آخرت جو انقلاب آ دنيا جو انقلاب هل اتاڪ حديث موسيٰ موسيٰ عليه السلام جي ڳالهه تو وٽ آئي پوء فرعون ڏي آيو هن کي ڳالهيون ٻڌائين نه مڃي پوء ڪهڙو تباهه ٿيو

تزڪيو ڪري ۽ پاڪائي حاصل ڪري، پاڪائي حاصل ڪرڻ جي ڪا طلب آهي؟ نبي تون وڃي ان کي چئو واهديڪ ۽ توکي مان راهه ڏسيان اليٰ ربڪ پنهنجي رب جي طرف فتخشيٰ پوء تون ڊڄي پوين انهي الله جو خوف ڪرين ۽ خوف خدا تو ۾ پيدا ٿي پوي اهو ڪم ڪري وجهين ته ڀلائي ٿي ڏاڍي فاراه الاية الڪبريٰ هن چيس ته تو ۾ ڪهڙي نشاني آهي جو تون پاڻ کي ايڏو

پوء هليو پٺي ڦيري، يسعيٰ تلاش ڪندي، يسعيٰ اعرض و دبر المڪايد، مڪر ۽ پاليسيون شروع ڪيئين ته موسيٰ عليه السلام سان ڪا حرڪت ڪجي جيڪا هن جو جواب ٿئي. پوء هن ماڻهن کي گهرايو، فحشر، سڀني کي گڏ ڪيئين، فناديٰ، پوء اتي پڪاريئين سڀني کي، قال انا ربڪم الاعليٰ، چيئين مان توهان جو وڏو رب آهيان.

اهڙي طرح وچ ۾ استطرادًا الله تعاليٰ ٻڌايو، انقلاب اچڻ وارو آهي، تنهنڪري اهو ڳالهه ٻڌائي وري ساڳيو موٽي مضمون آخرت جو ۽ الله جي قدرتن جو بيان، اانتم اشد خلقًا ام السماء، آسمان وڌيڪ مضبوط ڪين توهان بناها رب تعاليٰ جنهن آسمان کي ٺاهيو آهي، ڪيڏو مضبوط آسمان آهي، ڪيڏو سخت ۽ ڪيترو وسيع ۽ ڪيترو پائدار زمانو.

قرار جي جاء، اما من خاف، اهو ڪهڙي آهي قرار جي جاء، وبئس المصير، اما من خاف مقام ربه، جيڪو شخص ڊنو الله جي اڳيان بيهڻ کان، مقام معنيٰ قيام، ربه رب جي آڏو بيهڻ کان ڊنو، مصدر جي معنيٰ. نهي النفس عن الهويٰ، پنهنجي نفس کي خواهش کان روڪيائين، فان الجنة هي الماويٰ، پوء بيشڪ جنت اها آهي جاء ٽڪڻ جي، اتي وڃي رهندو، جنت جي اندر الله تعاليٰ هن کي پهچائيندو، ڇو ته هن پنهنجا عمل چڱا رکيا ها.

ڇا ۾، في ما، ڇا ۾، اها معنيٰ ٿي ويس. ڇا ۾ آهين تون ان جي يادگيري کان؟ معنيٰ تنهنجو ڪهڙو ڪم آهي ان جي يادگيري ۾ ته ڪڏهن ٿيندو؟ انهيء جو جيڪو علم آهي سو نه ڪو تون ڄاڻين نه ڪو ڪو ٻيو ئي ڄاڻندو. اليٰ ربڪ منتهاها تنهنجي رب وٽ آهي ان جي پهچ. معنيٰ انهيء جي علم جي پهچ تنهنجي رب وٽ آهي. الله کان سواء ڪو هن کي ڄاڻي ڪونه ٿو. اها معنيٰ ٿيس. انما انت منذر، تون ڊيڄاريندڙ آهين من يخشاها جيڪو انهي کان ڊڄي، انهن کي ڊيڄار. تنهنجو ڪم قيامت جي خبر ٻڌائڻ آهي، ماڻهن کي ڊيڄارڻ آهي، جنهن جي دل ۾ خوف اچي ويٺو اهو انهي کي پنهنجي آخرت چڱي ڪرڻ جي استعداد آهي، جنهن کي آخرت جو خوف نه ويٺو سمجهو ته انهي کي پنهنجي آخرت جي انجام جو ۽ ان جي درستي جو

يا پوياڙي ٽڪيا آهن به وڌيڪ نه، ايتري قدر هنن کي وقت جي ويسر ٿي ويندي ۽ ايتري قدر اتي پريشاني هوندي جو پنهنجي انهي گذريل وقت کي ڪا حيثيت نه رکندا، چوندا ته دنيا جي جهان ۾ ڪا اڳياڙي يا پوياڙي رهيا آهيون ٻيو ڪجهه نه. آخرت جو مسئلو، اهو تمام وڏو معاملو آهي، نبي سائين جن هنن جي آخرت جي سڌارڻ لاء انتهائي ڪوشش ڪندا. چوندا هئا ته ماڻهو جيڪر ڪوئي جهنم ۾ نه وڃي اها هوندي حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جي خواهش پوء انهيء خواهش ۾ ڪفار جي مٿان به همدرديون ۽ مهربانيون ڪندا هئا زبردست مهربانيون ايڏيون رعايتون جنهن جي ڪا حد ناهي اهڙي هڪڙي رعايت جو موقعو مقام هجي ڪافر نبي سائين وٽ آيا ڪي مسئلا مسائل پڇڻ ڪي ملڻ پوء نابين سڳورو هڪڙو صحابي هو اهو به آيو اهو به وري پڇي پيو ته جيڪر مانکي ڪجهه ڳالهيون ملن ته مان انهيء کي هدايت وٺان ۽ سمجهان مسلمان هو پوء نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم انهي کان ٿورو اعراض ۽ منهن موڙ پئي فرمائي ته جي هي ماڻهو آيا آهن هن وقت هي ته هونئن سنگتي آهي ويچارو اسان وٽ آهي ئي آهي پوء ان سان ڳالهائڻ ۾ ڪجهه ٿورو پريشان ٿي پيا جو اهو وچ ۾ هر هر دخل پيو ڏئي نابين ماڻهو ڏسي به ڪونه پورو ڪير ويٺا آهن نبي سائين جن ان سان متوجه هجن پر هي پنهنجي غرض ۾ هجي آخر نبي سائين جن پريشان ٿيا ۽ طبيعت ۾ ائين ٿيو ۽ گويا نبي سائين جن چين به جبين ٿيا، پيشانيء ۾ ڪجهه ائين جيئن چهري ۾ ڪا مايوسي اهڙو نمونو ٿي پيو ۽ اها ڳالهه هئي ته انهن جي آخرت بچي مسئلو اصلي هو. پوء رب تعاليٰ جي طرفان حڪم آيو ته ائين نه ٿئي. معنيٰ جن ماڻهن کي الله تعاليٰ هدايت ڏيندو ڏيندو، ڪنهن جي وس ته ڪونهي، انڪ لا تهدي من احببت ولٰڪن الله يهدي من يشاء. جيڪو هن وقت سر دست توکان تڪڙا سوال ٿو ڪري، هدايت جي طلب ٿو ڪري، اڳ ۾ ان سان منهن ڏبو.

نبي سائين جن انهن کي دعوت پيا ڏين اسلام جي. فقير هڪڙو اعميٰ آ عبدالله ابن ام مڪتوم اهو به اچي نڪتو چيائين الله جي رسول علمني مما علمڪ الله مون کي سائين ڏس جيڪي خدا توکي ڏنو آ آ ٻه دفعا ٻه دفعا ٽي چيائين ڏسي به نه پيو ته نبي سائين جن ڪهڙي خيال ۾ پوء نبي سائين جن ان ڳالهه کي ناپسند ڪيو ۽ ڪجهه منهن ۾ سونڊ به پئي ۽ اعراض به ڪيائون پوء الله تعاليٰ پنهنجي نبي کي عتاب ڪيو پر عتاب غائبانه طريقي سان تون هيئن ڪيو تون هيئن ڪيو ائين نه.

يعني پيغمبر هڪڙي نابين جي اچڻ تي پريشاني ظاهر ڪئي، حالانڪ انهيء انڌي کي معذوري هئي، شڪسته حالي هئي، طلب صادق هئي، تنهنڪري هو گهري پيو ته جيڪر مان سان عنايت ٿئي، ان جو لحاظ ڪرڻ گهرجي ها. حضور حضرت شاهه صاحب جن لکن ٿا، اهو ڪلام گويا ٻين جي سامهون نبيء جي ڳالهه ڪرڻي آهي، تنهنڪري صيغو غائب اختيار ڪيو ويو. ۽ اڳتي هلي حضور انور صلي الله عليه وسلم کي الله تعاليٰ پاڻ ٿو خطاب ڪري ته وما يدريڪ اي نبي توکي ڇا خبر اهي لعله يزڪيٰ شايد اهو يتزڪيٰ تزڪيو حاصل ڪري پاڪائي وٺي وڃي ها انتهائي تڪرم آهي انتهائي گويا اهو حيا جو ڪلام آهي ۽ انتهائي ڪرامت نبيء جي ۽ عزت آهي هن ۾ جو مخاطب کي عتاب جي وقت ۾ ڄڻو روبرو عتاب نه پر بس غائبانه وري جڏهن ڳالهه ته وري روبرو ڳالهه اها به ٿي. او يذڪر يا نصيحت وٺي ها، فتنفعه الذڪريٰ پوء نصيحت ان کي نفعو ڏئي وڃي ها. هو ته ويچارو آيو اسلام جي سکڻ لاء ۽ دين جي سمجهڻ لاء، تنهن کان توهان ايتري قدر پاسيرا ٿا ٿيو ۽ انهيء کي نٿا ٻڌايو، ائين نه هجڻ گهرجي ها. فانت اما من استغنيٰ باقي جيڪو بي پرواهه آهي پرواهه ئي نه ٿو ڪري فانت له تصديٰ پوء تون ان جي اهيندر پئي. معلوم ٿيو ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي اها رعايت ۽ غرض انهيء لاء هيو ته من جهنم جي باهه کان بچي پون. سندن اها تدبير هئي پر رب تعاليٰ جو حڪم هيو ته جيڪو طلب صادقه سان آيو آهي سر دست انهيء جو ڪم ڪجي، ان کي ٻڌائجي توڻي پنهنجو هجي توڻي جلد ايندڙ هجي يا نه ايندڙ هجي. وما عليڪ الا يزڪيٰ، ناهي تو تي جو نه ٿئي اهو درست، جيڪڏهن ڪو ڪافر درست نه ٿئي ته تو تي ڪونهي. ماڻهو پنهنجي غرور ۾ حق جي پرواهه نه ٿا ڪن. تڪبر هن کي اجازت نه ٿو ڏئي ته نبيء جي آڏو ڪا ڳالهه ٻڌن ۽ سمجهن. ته پوء اهي مسلمان ڪيئن ٿيندا؟ اسلام جو اثر پوء انهن تي ڪيئن پوندو؟ نه پوي ته نه پوي، تو تي ڪجهه نه آهي. مطلب اهو.

لکڻ وارا، ڪرام عزت وارا، برره نيڪوڪار، لکڻ وارا، عزت وارا، چڱي ڪم وارا، انهن جي هٿن ۾ آهن. قتل الانسان ما اکفره، هلاڪ ٿئي انسان، ڪيڏو نه ناشاڪر آهي، قتل الانسان ما اکفره، هلاڪ هجي انسان، ڪيتري قدر اهو ناشاڪر آهي، الله تبارڪ وتعاليٰ جي ايڏي عطيي جو انڪار ۽ پٺي ٿو ڏي. قرآن جهڙي نعمت عظميٰ جو قدر نه ٿو ڪري. الله پنهنجي پروردگار رحمان رحيم خالق مالڪ جو به حق نه ٿو سڃاڻي. ما اکفره جي معنيٰ، من اي شيء خلقه بنياد ته ڏسي ڪهڙي شيء کان الله تعاليٰ هن کي پيدا ڪيو آهي، من نطفه نطفي جي ڦڙي کان، خلقه پيدا ڪيائين ان کي، فقدره پوء ان جو انداز رکيائين، سهڻو انداز ايڏو جو هر عضو تناسب تي ۽ پنهنجي پنهنجي جاء تي. جيڪر اهي عضوا ڦريل هجن ها ته پوء؟ جيڪر ماڻهوء جون ٽنگون هجن ها ڪلهن ۾، منڍي لڙڪندي اچيس ها ته ڀلا؟ يا وات هجيس ها پيٽ ۾، پوء ڪيئن؟ تڏهن الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان هن جي تخليق به عجيب رکي آهي، سهڻي. ثم السبيل يسره، پوء رستو آسان ڪري ڏنوسين، دنيا جي جهان ۾ اچڻ جو رستو، معنيٰ هيڏي ڄمي پيو اچي، اها معنيٰ. يا هن کي رستو آسان ڪري ڏنوسين، شعور وغيره عطا هن کي ڪيوسين. جو دنيا جي جهان ۾ اٿي ويهي سگهي، هلي سگهي يا رستو آسان ڪري ڏنو سين، رب جي معرفت قرآن سان هن کي آسان ڪري ڏني سين ۽ ان جو استعمال ۽ تجربيڪاري عمل وارا ماڻهو به هن جي آڏو آندا سين اهي سڀ شيون اهڙيون آهن جيڪي انسان کي انهن نعمتن جي ياد ڪرڻ تي مجبور ٿيون ڪن بجاء وسارڻ جي. ثم اماته فاقبره پوء الله تعاليٰ هن کي مردو ڪيو، ماريائينس. فاقبره، پوء هن کي قبر ۾ رکرايائين. ايڏا رب جا انعام جو ان جو لاش وغيره بوتو اهو به محفوظ. ائين ئي الله تبارڪ وتعاليٰ بي حرمت هن کي نه بڻايو. ثم اذا شاء انشره پوء جڏهن گهريو ته هن کي اٿاري، انشره، اٿاري هن کي. ڪلا، هرگز ناهي، لما يقض ما امره، پورو نه ڪيو آهي رب اڃا تائين اهو جو حڪم ڪيائين مطلب ته يعني رب تبارڪ وتعاليٰ کي جيڪو ڪم ڪرڻو آهي انسان پنهنجي مالڪ جو حق اهو ادا ڪونه ڪيو آهي اهو پورو هن کي ڪرڻو هو ڪري ها فلينظر متاعا لڪم بعضن اب جي معنيٰ انب ڪئي آهي ڇو ته فواڪه سان اهو وڌيڪ مناسب آهي متاعا لڪم توهان جي سامان هلائڻ لاء جو توهان جو سامان هجي، ولانعامڪم ۽ توهان جي جانورن جو پنهنجو سامان هجي، رب تعاليٰ ايڏو انعام ۽ ايڏي عنايت ڪئي آهي، سڀ شيون توهان جي ڪم جون، توهان جي جانورن جي ڪم جون. اذا جاءت الصاخه جڏهن ايندو اهو واقعو جيڪو صاخه هوندو، صاخه چئبو آهي جو ڪنن کي ڦاڙي رکي، صاخه معنيٰ ڪنن کي ڦاڙي رکندڙ، ايڏو هڪڙو وڏو واقعو اچڻ وارو آهي.

ان کي پورو ڪندو، معنيٰ پنهنجي فڪر ۾ هر هڪڙو کتل هوندو، جو شان هن کي ان ۾ ڪافي ٿي ويندو، پنهنجو حال ان کي پنهنجي فڪر ۾ ڪافي ڪندو، وجوه يومئذ اهڙا ڏينهن ۾ اهڙا چهرا هڪڙا ته هلي هوندا مسفرة روشن چمڪندڙ ضاحڪة مرڪندڙ کلندڙ مستبشرة خوشي ڪندڙ اهڙا چهرا به هڪڙي ڏينهن انهي ڏينهن هوندا اهو ڏينهن جيڪو

هڪ ٻئي کان ڀڄڻ جي بجاء هڪ ٻئي کان مضطرب ٿيڻ جي بجاء اهي شهرن ۾ گهسي ويندا ۽ جيڪي پالتو جانور هوندا انهن سان اهي ملي ويندا. ايڏو وڏو خوف جو اچي ويندو آهي ته وڏي خوف ۾ ائين ٿي پوندو آهي. اهڙا جڏهن ٻوڏيون يا ڪي طغيانيون اچي وينديون آهن ته اهي جهنگ جا جانور گهرن ۾ ڪاهي پوندا آهن. واذا البحار سجرت ۽ درياهه جوش ڪرايا ويندا. تسجير چئبو آهي تفجير کي. ڦاٽي هيڏي هوڏي فيضان ڪري وهي ويندا. سجرت معنيٰ اهي درياهه هيڏي هوڏي وهي ويندا. تسجير، واذا النفوس زوجت ۽ ساهه ان وقت ۾ جوڙا ڪري ٻڌا ويندا. ساهه جوڙا ڪري ٻڌا ويندا معنيٰ ڪافر ڪافر سان، مسلم مسلم سان، نيڪ نيڪ سان، بد بد سان، ائين انهن جون عقائد عقائد سان، عمل عملن سان، اخلاق اخلاقن سان،

ته ڪهڙي گناهه جي ڪري توکي ماريو ويو ۽ قتل ڪيو ويو؟ اهڙو ڏينهن اچي ويندو، عرب ۾ رسم هئي، پيء پنهنجي انهيء ڌيء کي نهايت سنگدليء ۽ بيرحميء سان زندهه قبر ۾ پوري ڦٽي ڪندو هو يا تنگ دستي جي ڪري پوري ڇڏيندو هو يا شادين وغيره جي اخراجات کي محسوس ڪندي چوندو هو ته جان ڇڏايون انهيء کي پوري ڇڏيندو هو يا ته ڪنهن ننگ ۽ عار جي ڪري ته ڪنهن کي ڏبي انهيء جي ڪري پوري ڇڏيندو هو، الله تعاليٰ ٿو فرمائي هن کان پڇندو ته سبب ته ٻڌاء.

واذا الجنت ازلفت ۽ باغ جنت جا جيڪي بهشت جا باغ آهن سي اهي سينگاريا ويندا يا ويجها آندا ويندا زلف بمعنيٰ قرب زلفا قربا ازلفت اي قربت علمت نفس ما احضرت ڄاڻي وٺندو نفس جيڪي جو هن ڪيو آهي معنيٰ اعمال ماڻهن جا اچي پيش ٿيندا پوء رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته توهان کي اسان شاهد ٿا ٻڌايون هڪڙا ان قدرت جا ته اهو جيڪو انقلاب آهي سو اچڻ وارو آهي. روزمرهه توهان جي مٿان اهڙو انقلاب پيو ٿو گذري. پوء جڏهن اهڙو روزمرهه جو انقلاب گذري ٿو ته آخر اهو انقلاب گذرندڙ، هڪ ٻئي جي پٺيان ايندڙ اهڙي وڏي انقلاب کي آڻيندو. اها معنيٰ ٿي پئي. هتي الله تعاليٰ شهادت ٿو پيش ڪري، فلا اقسم بالخنس، پوء مان قسم ٿو کڻان پيو خنس جو، الڪواڪب، ڪواڪب التي،

جيڪو موقعو توهان جي آڏو اچي پيو ٿو، اهي سڀ شاهد آهن. والصبح اذا تنفس قسم جي معنيٰ هوندي آهي سڄي شهادت. انهن سڀني کي انقلابن کي الله تعاليٰ شاهد ٿو ڪري ۽ صبح جنهن وقت منجهه جو دم ڀري، تنفس بمعنيٰ ظهر، جڏهن صبح ظاهر ٿي پوي. اهي سڀ ڳالهيون انه لقول رسول ڪريم، هي جيڪو قرآن آهي سو الله الله جي طرفان آيل رسول ڪريم جو قول آهي، عزت واري جو.

معنيٰ نبي توهان کي الله جي طرفان جيڪو آيل حڪم آهي، وحي ٿيل، اهو ضنين هجي، نه ٻڌائي ڪجهه ناقص ڪري ٻڌائي، ائين ناهي، پوري جو پورو امانت سان هڪڙي امين آندو، ٻئي امين توهان کي ٻڌايو، رسول به امين، جبرئيل به امين، وما هو بقول شيطان، شيطان جو قول ڪونهي، الله تبارڪ وتعالي اهو موڪليو آهي، نازل ڪيو آهي، شيطان رجيم آهي، تڙيل آهي، انهي کي اهڙي نيڪي ۽ پرهيزگاري جي ڳالهين سيکارڻ مان ڇا مطلب؟ سراسر هو انسان ذات جو دشمن آ تنهن ڪري اها ته ڳالهه ئي ڪانهي ڪا جو توهان ڪو اهڙو شبهو ڪندا هجو اهو شبهو غلط آهي توهان جو فاين تذهبون پوء توهان ڪاڏي ٿا ڦرو ڪهڙي طرف ٿا توهان متوجه ٿيو جڏهن ديوانگي ڪوڙ و تخيل و توهم و جادوگري سڀ احتمالات قرآن منجهان مرفوع ٿي ويا بجز صدق ۽ حق جي ڪا ٻي ڳالهه ڪانهي

هاڻ سڌا ٿي وڃو. توهان منجهه جيڪڏهن ڪو سڌو ٿئي ته سڌي ٿيڻ جو موقعو پيو اٿو. متان ڪا غلطي ڪندا آهيو پنهنجي حق کي چنبڙي پئو. اتباع حق جو ڪريو انهي ۾ توهان جي لاء وڏي ۾ وڏو بچاء آهي. وما تشاءون الا ان يشاء الله توهان تڏهن گهرندؤ جڏهن الله تعاليٰ گهري. رب العالمين جهانن جو پاڙيندڙ رب آهي انهي رب تبارڪ وتعاليٰ جي گهر ٿئي. مطلب آهي ته انسان جي لاء في نفسه قرآن ته نصيحت آهي. پر ان جي ان جو تاثير مشيئت الاهي تي موقوف آهي. بعض ماڻهو انهيء سان متعلق آهن، بعض متعلق ناهن. جيڪي متعلق آهن، تن تنهن پنهنجي رب کي توجهه، رب جي پاسي ڏي توجهه ڪيو آهي. الله تعاليٰ به انهن جي لاء گهريو آهي، تڏهن پوء هنن به عمل گهريو آهي. انهيء طرح جيڪڏهن توهان پنهنجي رب ڏي متوجهه ٿيندؤ، پوء رب توهان جي لاء گهرندو، پوء توهان قرآن تي عمل گهرندؤ. اهڙيء طرح سان الا ان يشاء الله رب العالمين. ٻيو واقعو وري آسمان جي ڦاٽڻ جو.

ڄاڻندو نفس جيڪي جو هن اڳي ڪيو، جيڪي جو پوء ڪيو. معنيٰ جيڪو دنيا جي جهان ۾ هن عمل ڪيو، هڪڙا پنهنجي مرڻ کان اڳ ۾ موڪليائين، اهي ته هتي پهچي ويا، ۽ ٻيا جيڪي پوئتي پنهنجا نشان ڪمن جا ڇڏي آيو، نيڪيء جا يا بڇڙائيء جا، اهي، يا ته هڪڙو عمل ڪيئي طاعت جو، ٻيو عمل ڪيئي ترڪ ڪيئي اتي نيڪيء جو، عمل ڪيئي طاعت جو، ترڪ ڪيئي نيڪين جو، ماڻهن جي لاء رستا کولي آيو چڱا، يا بڇڙائيء جا عمل هيڏي موڪليائين ۽ بڇڙايون ڇڏي آيو اتي. اهڙا گندا ڪم اتي ڇڏي آيو جيڪي هن جي لاء نڪتب ما قدموا واثارهم اسان لکنداسون جيڪي هنن اسان ڏي موڪليو ۽ جيڪي پوئتي ڇڏيو يا ايها الانسان اي انسان ما غرڪ بربڪ الڪريم ته توسان توکي پنهنجي رب ڪريم سان ڪنهن ڌوڪي ۾ وڌو آهي اهڙي مالڪ سان ڌوڪو تو کاڌو آهي ۽ ان جي فرمانبرداري تو ڇڏي آهي يا ڇو ڪئي ٿي حق ته حق ته اهو ته تون پنهنجي جهل ۽ حماقت کي ڦٽو ڪري الله تبارڪ وتعاليٰ جي پاسي ڏي اچين ها ائين تو نه ڪيو، الذي خلقک جنهن رب توکي پيدا ڪيو، فسواک پوء توکي درست ڪيئي، سهڻو ڪري، سڌو ڪري، وجعلک في احسن صورت سالم الاعضاء فعدلک ۽ توکي برابر ڪيئي ڏاڍو پورو ڪري ڇڏيئين معنيٰ توکي معتدل بڻائين متناسب الخلق ڪيئين في اي صورت ما شاء رڪبک جنهن صورت ۾ رب تعاليٰ گهريو تنهنجي ترڪيب ڪيئين تنهنجي جوڙ جوڙيئين

هرگز ناهي ائين، توهان ڪوڙو ٿا ڪيو انصاف جي ڏينهن کي، دين معنيٰ جزا ۽ حساب جو ڏينهن، ان کي توهان ڪوڙو ٿا ڪيو، اها ته توهان جي غلطي آهي، ان عليڪم لحافظين، توهان جي مٿان نگهبان مقرر آهن، جيڪي توهان جي عملن کي لکن ٿا، ڪراما ڪاتبين عزت وارا لکندڙ، ڪراما عزت وارا، ڪاتبين لکندڙ، رب تعاليٰ توهان جي مٿان اهي مقرر ڪيا آهن، جيڪي توهان جي عملن کي لکن ٿا، يعلمون ڄاڻن ٿا، ما تفعلون جيڪي توهان ڪريو، ان کي ڄاڻن ٿا، معنيٰ ان جي ڪيفيت عمل جي لکن ٿا. جهڙي به قسم جو توهان عمل ڪريو ٿا، جيڪڏهن ظاهر ۾ عمل سٺو هوندو، اندر ۾ نيت خراب هوندي، ان عمل جو اهو نقشو لکندا، ان نقشي منجهان ظاهر پيو ٿيندو ته هن جو اندر خراب آهي. ان الابرار لفي نعيم، نيڪوڪار هوندا بهشت ۾، و ان الفجار لفي جحيم، بدڪار هوندا جهنم ۾، يصلونها يوم الدين، داخل ٿيندا انصاف جي ڏينهن، حساب ڪتاب جو جيڪو ڏينهن آهي، ان ۾ جهنم ۾ اچي ويندا، وما هم عنها بغائبين، نه هوندا ان منجهان گسائيندڙ. ڀڄي ويندڙ ۽ گسائيندڙ هجن جهنم کان، ائين ڪونه ٿيندو جو ڪنهن کان ڪو ڇڏائي وڃي پاڻ وما ادراک ما يوم الدين، نبي توکي ڇا خبر آ ته انصاف جو ڏينهن ڪهڙو آ ثم ما ادراک ما يوم الدين، توکي ڇا خبر آ ته انصاف جو ڏينهن ڪهڙو آ، وڏو هڪڙو ڏينهن آ ڏاڍو اچڻ وارو اهڙو ڏينهن آ يوم لا تملڪ نفس لنفس شيئا ايڏو وڏو حادثو آ جو ڪو نفس ڪنهن نفس جي لاء ڪنهن شيء جو مالڪ نه ٿيندو والامر يومئذ لله ان وقت به حڪم هوندو سڀ الله جو. ڪنهن به نفس کي قوت نه هوندي جو پنهنجي لاء ڪو بچاء ڪري يا ڪنهن ٻئي جي لاء ڪو بچاء ڪري، سارو حڪم ۽ فيصلو رب جي حوالي هوندو، والامر يومئذ لله الحڪم يومئذ لله فيصلا الله جي حوالي هوندا، جيڪي رب تبارڪ وتعاليٰ ان وقت ۾ فيصلو ڪندو، ڪا سفارش ڪنهن جي ڪانه هلندي. دنيا جي بادشاهن ۾ جهڙي طرح سان هوندو آهي ماڻهوء جو ڪڏهن نه ڪڏهن ڪنهن طريقي سان چارو هلندو آهي، رب تعاليٰ وٽ اهو چارو ڪونه هلندو، اهو بادشاهه مطلق ڪنهن جي دم مارڻ جي اتي ڪا طاقت ڪانهي، هو پنهنجي ان فيصلن ۾ بلاشرڪت غير جي مستقل آهي ظاهر ۽ باطن ۾، تنهنڪري حڪم ان جو هلندو.

هي سورت تطفيف مڪي مڪرم ۾ نازل ٿي آهي. عقائد جي اصلاح لاء احڪام اڪثر مڪي مڪرم ۾ نازل ٿيا. هن ۾ ڪردار جي حفاظت جو بيان آهي. جيئن ڪافرن کي خبر پوي ته نبي اسان کي جيڪي ڳالهيون ٻڌائي ٿو، ان ۾ انسانيت جو معيار ڪيڏو بلند ٿيندو. عقائد ۾ ته اختلاف ڪري پيا سگهن، بتن جا پوڄاري هئا، مگر هي آهي اخلاق، معاشيات جو معاملو، انهي ۾ ته هر هڪ چڱي جو اتفاق هوندو آهي. الله تعاليٰ تطفيف سورت کي نازل فرمايو. معنيٰ جيئن عقائد جي غلطي ۾ آخرت جي اندر حساب ڪتاب آهي ۽ عذاب، اهڙي طرح ڪردار جي غلطي ۾ به آخرت جي اندر حساب ڪتاب ۽ عذاب آهي. اسلام هڪ طرف فڪر جي اصلاح جو نظريو کڻي ٿو آڻي. ته ٻئي طرف اهو اسلام ڪردار جي درستي، معاملات جي صفائيء کي به پيش ٿو ڪري. تطفيف چئبو آهي تور يا ماپ ۾ کوٽ ڪرڻ، اڪثر انهي کي، پر ڪو به قالب جيڪڏهن ڪنهن کي ڀري ڏيڻو آهي، اهو به انهيء تطفيف ۾ داخل آهي جيڪڏهن کوٽو ڏئي ته ايتري قدر جو سرن وجهڻ وارو سربند جيڪڏهن ٿورڙي مٽي ٿو وجهي ته اهو به تطفيف ۾ داخل آهي جيڪو قالب ڀري بهائڻو اهو به تطفيف ۾ داخل آهي جو ماڻهو مسئلو ته صحيح ٻڌائي

ماڻهن سان ظلم ڪن تور ۽ ماپ ۾ الذين اذا اڪتالوا علي الناس تفصيل ٿو اچي اهي جڏهن ماپ ڪري ڪن ڪري وٺن ماڻهن کان يستوفون ته پوء پورو ڪري پنهنجي ڀيري پورو ڪن اذا اڪتالوا علي الناس معنيٰ اخذو من الناس بالڪيل

جاتي ظن به ڪافي هو. يقين هجي نه هجي گمان به اتي ڪافي آهي. اولئڪ انهم مبعوثون ته انهن کي اهي اٿندا هلي. ايترو گمان ڪن ها ته اسان کي قيامت ڏينهن اٿڻو آهي حساب ڏيڻو آهي ته به ڪافي هو. معنيٰ پنهنجي محاسبي جو ماڻهوء کي گمان به هزار ڏياريندو آهي. حالانڪه ڳالهه ته عقيدي جي آهي، پڪي آهي. ليوم عظيم اي في يوم القيامت لام بمعنيٰ في ايندو آهي لام بمعنيٰ في ان وڏي ڏينهن ۾ مبعوث ۽ اٿاريا ويندا حساب ڪتاب ٿيندو يوم يقوم الناس لرب العالمين جنهن ڏينهن ماڻهو بيهندا رب العالمين جي اڳيان جهانن جو پروردگار الله ان جي آڏو ٿي بيهندا يقومون من قبورهم اٿندا پنهنجي قبرن کان اچي الله جي آڏو بيهندا. ڪلا خبردار ان ڪتاب الفجار لفي سجين بيشڪ اعمال نامو ڏوهارين جو آهي سجين ۾ سجين جو تفصيل پاڻ اچي ٿو سجين ڇا آهي اهو وما ادراڪ ما سجين ڪتاب مرقوم اهو دفتر آهي جو لکيل سجين هڪڙو دفتر آهي لکيل

جو انهن شين جو منڪر آهي اهو ڪيترن گناهن تي دلير ٿي سگهي ٿو. اذا تتليٰ عليه آياتنا جڏهن اسان جون آيتون پڙهيون وينديون انهيء تي قال اساطير الاولين چئي هي آهن قصا اڳيان معنيٰ اڳين ماڻهن جا هٿرادو ٺهيل قصا آهن هڪڙا پراڻا اهي قرآن جي نصيحت قرآن جا حڪم

ته اهو ئي شخص هوندو آهي جنهن جي دل تي ڪارائي چڙهي ويندي آهي. رين، رين ڇا آهي؟ گناهه ٿئي ٿو ماڻهوء جو. رين شروع اصل ٿيندو آهي غفلت کان، ابتدا هن جي ائين آهي. فرمائن ٿا ته ڪنهن به مجلس ۾ ماڻهو اچي ويٺا، پوء ويهي مجلس ڪري اٿي ويا، الله جو نالو هڪڙو دفعو به نه ورتائون، سڀني جي دلين تي رين اچي ويندو، ٽٻڪو ٽٻڪو هڪڙو ڪارو نڪري ويندو. اندر جيڪو نقطو نوراني ايماني آهي قلب ۾، انهيء ۾ داغ پئي ٿي وڃي ٿو، سمجهه ۾ اچي ٿو. وري ٻي مجلس ٿي، اتي به ايڏي غفلت سان وقت گذري ويو، هر ڪو اٿي ويو. پوء ان ۾ به نالو نه ورتئون الله تعاليٰ جو، ڀرسان ٻيو نقطو نڪتو. رڳو دعا جو اکر ڳالهايان ها ته به چڱو چڱو ڀلا الله مالڪ آ بابا الله مهرباني ڪندو ايترو اکر رڳو ڳالهايان الله جو نالو ڪنهن بهاني سان وٺي ڇڏيندا ته به بچاء ٿي وڃي ائين نه ڪيو پوء سائين اهڙا نقطا ويندا نڪرندا ان ۾ سڄو پوء قلب ان نقطن سان ڀرجي ڪارو ٿي ويندو جڏهن سڄو ڪارو ٿي ويو ان قلب ۾ جيڪا نورانيت ٻاهر عضون تي ايندي آ ان جي لاء ڪو دنگو ئي نه رهيو ائين سمجهي ڇڏيو هڪڙو اندر داڻو آ، تنهن داڻي جي چوڌاري تهان نقطا هڻي وڃو، اهو چمڪندڙ آ، هاڻي تهان ڏسندؤ ته ڪارو آ. پوء ان جو اثر ساري بدن تي پوڻ گهرجي ها، هاڻي ڪونه پوندو. پوء نور ايماني اندر ڍڪجي دٻجي ويو. هاڻي هن جي اکين ۾ نظر ايمان جي ڪانهي. دنيا جي ڏسڻ جي اٿس، وري ايمان جي نظر. ڪنن ۾ ٻڌڻ ايمان جو ڪونهي، زبان سان ڳالهائڻ ايمانداري جو ڪونه هوندو، هٿن سان ڪم ڪرڻ ايمانداري جو نه هوندو، پيرن ۾ پنڌ ڪرڻ ايمانداري جو نه هوندو. پر اهي اهڙيون ڳالهيون آهن جو ماڻهو فيصلو نٿو ڪري سگهي. تنهن ڪري حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ته ان جي نشاني اها آهي ته ماڻهو گناهه برملا پنهنجو بيان ڪندو پوء سمجهو ته هن جي قلب تي ڪارنهن ٿي وئي جو ڪچهري ۾ هن کي شرم نٿو اچي پنهنجي گناهه جي ڳالهه ٿو ڪري ۽ ڪمال ڄڻ ويٺو ٿو ٻڌائي. چوري جي ڳالهه ڪندو، زنا جي ڳالهه ڪندو، ڪنهن سان ٺڳيء جي ڳالهه ڪندو، ڪا غداري ڪندو، ڪنهن دڪاندار جا پئسا کائي آيو هوندو، ڪا شيء اٽ مٽ سٽ ڪري آيو هوندو ته اهي ڳالهيون پنهنجي ڪمالات جي صورت ۾ ويٺو ٻڌائي سمجهو ته هن جي قلب تي ڪارنهن اچي وئي.

الله تعاليٰ انهن کي پنهنجي آمهون سامهون نه ڇڏيندو، انهن تي نظر رحمت جي نه ڪندو. ائين ٿي پوندو. انڪار ۽ تڪذيب جو انجام اهو. تنهن ڪري ان کان انسان کي بي فڪر ٿيڻ نه گهرجي. وقت ضرور اچڻ وارو آهي. حق سبحانه وتعاليٰ جي ديدار جي دولت کان اهي مشرف نه بلڪه محروم ٿي ويندا. بدبخت!